منافق ۽ منافقياڻيون هڪ ٻئي جهڙا آهن، اهي مندن ڪمن جو حڪم ڪندا آهن ۽ چڱن ڪمن کان جهليندا آهن ۽ پنهنجا هٿ خيرات ڏيڻ کان بند ڪندا آهن، الله کي وساريائون، تنهنڪري الله به کين وساريو، بيشڪ منافق بي دين آهن.